ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສ ມື້ນີ້ ສຸພັດຕາ ແລະ ອ້າຍອຸ່ນແກ້ວ ຮັບໜ້າທີ່ດຳເນີນລາຍການ ສະບາຍດີອ້າຍອຸ່ນແກ້ວ ສະບາຍດີສຸພັດຕາ ເປັນຈັ່ງ ໃດ ເຈົ້າ ເຊິ່ງວ່າມື້ນີ້ເນາະ ເຮົາຊິໄດ້ສຳພາດຄົນທີ່ສ້າງສຽງຫົວ ແລ້ວກໍຮອຍຍິ້ມໃຫ້ກັບໃຜຫຼາຍໆຄົນ ພ້ອມທັງ ເອີ ຄະຕິແນວຄິດທີ່ວ່າ ອັນ ຄວນເຮັດແນວໃດ ຫຼື ບໍ່ຄວນຫັ້ນນະເຈົ້າ ເຊິ່ງວ່າມື້ນີ້ເນາະ ເຮົາຈະໄດ້ ສຳພາດ ເຈົ້າຂອງເພຈເຟສບຸກຊື່ ຜາສຸກ ຜາສຸກ ເຊິ່ງເປັນຄົນດັງຢູ່ໃນລາວ ແລ້ວກະມີຜູ້ຕິດຕາມເພຈຂອງເພິ່ນຫັ້ນເຖິງ 4 ແສນປາຍຄົນ ເຈົ້າ ຖືວ່າເປັນຄົນທີ່ມີຄົນຕິດຕາມຫຼາຍເນາະ ເຈົ້າ ມີຕິດ ມີຄົນຕິດຕາມ ຫຼາຍ ແລ້ວກໍມີຊື່ສຽງ ຄັນຊັ້ນ ເຮົາໄປພົບກັບເພິ່ນໄດ້ເລີຍເນາະ
ສະບາຍດີ ຊ່ວງນີ້ທ່ານຜູ້ຊົມມັກຟັງເພງແມ່ນບໍ່ ເຮົາມາຮ້ອງເພງກັນຕໍ່ເລີຍ ໃຫ້ນົກຮ້ອງເພງເຂົ້າໜຽວສຽງແຄນ ຂ້ອຍຊິຮ້ອງເພງສາວໄຕດຳລຳແພນ

ສະບາຍດີ ສະບາຍດີເຈົ້າ ອືມ ເຫັນໜ້າແລ້ວກໍແມ່ນ ເອີ ມັນສ້າງຮອຍຍິ້ມໂລດນະ
ເຈົ້າແມ່ນ ເຈົ້າ ມື້ນີ້ກໍຕ້ອງຂໍຂອບໃຈເອື້ອຍຜາສຸກຫຼາຍໆເນາະ ທີ່ວ່າມາຮ່ວມລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສຂອງພວກເຮົາໃນມື້ນີ້ເນາະ
ຂອບໃຈຄືກັນທີ່ໃຫ້ກຽດມາຮ່ວມລາຍການ ອ່າ ທຳອິດນີ້ກໍຢາກໃຫ້ເອື້ອຍຜາສຸກນີ້ ແນະນຳຕົນເອງໃຫ້ທ່ານຜູ້ຊົມ ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບເອື້ອຍຈັກເລັກຈັກໜ້ອຍແດ່ວ່າ ຊື່ ຊື່ສຽງລຽງນາມເຕັມຫັ້ນແນວໃດ ພື້ນ ຖານຫັ້ນຢູ່ໃສ ອີ່ຫຍັງຫັ້ນນະເຈົ້າເນາະ ຢາກໃຫ້ເລົ່າສູ່ຟັງແດ່ ຊື່ນາງ ຜາສຸກ ທຸມມະລີ ຊື່ຫຼິ້ນຊື່ຜາເນາະ ບາງຄົນກໍເອີ້ນສຸກໃຫ້ ເກີດຢູ່ທີ່ເມືອງວຽງໄຊ ແຂວງຫົວພັນ ແລ້ວກໍຍ້າຍມາຢູ່ນະຄອນຫຼວງຕັ້ງແຕ່ປີ 2003 ມາ ຮຽນ ຈົບມໍປາຍແລ້ວມາຮຽນ ແລ້ວກໍມາຢູ່ເລີຍ ພໍ່ແມ່ຄອບຄົວກໍມາຢູ່ພີ້ໝົດເລີຍເຈົ້າ
ກະເຮັດວຽກຢູ່ນີ້ເລີຍ ເຮັດກ່ຽວກັບເຮັດວຽກ ອືມ ມາຢູ່ນີ້ຖືວ່າ 20 ປີແລ້ວເນາະ
ແມ່ນແລ້ວ 20 20 ປີກັບປີນີ້ແຫຼະ ປີໜ້ານີ້ກະໄດ້ 20 ກວ່າ
ເຈົ້າ ປັດຈຸບັນນີ້ເຮັດວຽກຢູ່ໃສນີ້ ຖາມໜ້ອຍໜຶ່ງກ່ອນ
ເຮັດວຽກໂຄສະນາການຕະຫຼາດຢູ່ສູນການແພດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປັກກິ່ງ ເຈົ້າ

ຢາກຖາມເອື້ອຍຜາສຸກຫັ້ນແຫຼະເຈົ້າວ່າ ອັນ ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນເປັນຈັ່ງໃດ ຈຶ່ງວ່າມາເຮັດ ອັນ ພາກສຽງໃສ່ໂຕແບ້ກັບໂຕນົກ ອັນ ເປັນຄລິບຕ່າງໆ ເປັນຄະຕິເຕືອນໃຈໃຫ້ ໃຫ້ຄົນໄດ້ຮັບຊົມຮັບຟັງຫັ້ນເຈົ້າ ຢາກຖາມ ຄວາມເປັນມາແດ່ເນາະ ວ່າເປັນແນວໃດ
ຕະກີ້ແຕ່ກ່ອນກໍພາກສຽງໃສ່ກາຕູນ ແຕ່ວ່າດຽວນີ້ກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດແລ້ວໂຕນັ້ນ ເພາະວ່າມັນບໍ່ແມ່ນຂອງເຮົາເນາະ ອ່າ ແລ້ວກໍມາປ່ຽນເສັ້ນການສະແດງກັບຕົວເອງ ກັບໝູ່ຄູ່ ແລ້ວກໍຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ ອັນ ກະຫຼິ້ນ ຕະກີ້ແ ຕ່ກ່ອນກໍບໍ່ຫຼິ້ນ TikTok ແລ້ວກະຫຼັງຈາກໂຄວິດມາ ແລ້ວກະເຫງົາກະເຊັງເນາະ ບໍ່ມີຫຍັງເຮັດ ຢູ່ແຕ່ບ້ານ ກະຫຼິ້ນ TikTok ມາເລື້ອຍໆ ກະເຂົາຈະມີ Filter ໃໝ່ມາເລື້ອຍໆເນາະ ມີໂຕອັນນັ້ນໂຕອັນນີ້ ໜ້າໂຕນັ້ນໜ້າໂຕນີ້ຢູ່ດອກເນ າະ ແລ້ວເຮົາກໍໄປລອງຫຼາຍໆອັນຫັ້ນແຫຼະ ແລ້ວພໍດີມາເຫັນໂຕແບ້ກັບໂຕນົກ ແລ້ວມັນສົມຈິງ ນຽນໆ ແລ້ວກໍເປັນຕາຢາກຫົວນະ ເຮົາວ່າ ເຮົາກໍເລີຍວ່າເອົາ ອັນ ເລື່ອງຕະຫຼົກເຂົ້າໄປແຈມໃສ່ໃຫ້ເປັນຕາຢາ ກຫົວ ແລ້ວເບິ່ງແລ້ວແບບ ເຖິງວ່າຈະ ເລື່ອງຈະບໍ່ໄດ້ຕະຫຼົກຫຼາຍ ແຕ່ວ່າ ເປັນຕາຫົວຫັ້ນນະ ກະເລີຍວ່າເອົາມາປະສົມປະສານກັບເລື່ອງຕະຫຼົກທີ່ຕົວເອງມີ ຕົວເອງ ອັນ ຄິດຂຶ້ນບໍ ຫຼືວ່າເອົາຈາກປະສົບການຊີ ວິດຂອງຄົນອື່ນ ແລະ ຂອງໂຕເອງມາເວົ້າ ບາງທີກໍຖືກກັບຫຼາຍໆຄົນ ເຂົາເຈົ້າກໍຖືກໃຈ ຊີວິດທີ່ດີແມ່ນຫຍັງ ແມ່ນຊີວິດທີ່ບໍ່ຕ້ອງໄປສົນໃຈວ່າໃຜຊິຮູ້ສຶກແນວໃດກັບເຮົາ ເຮັດອີ່ຫຍັງມີຄວາມສຸກ ບໍ່ຜິດບ້ານພານ ເມືອງກະເຮັດໄປເລີຍ ຮ້ວຍ ເວົ້າຈັ່ງຊີ້ ມັນຊິບໍ່ເຫັນແກ່ຕົວໂພດບໍ ເຫັນແກ່ຕົວ ບໍ່ເຫັນແກ່ຕົວແນວໃດ ເອົາ ສົມມຸດຂ້ອຍຄ້ານວຸ້ນວາຍນຳໃຜ ຄ້ານຄຶດນຳໃຜ ຂ້ອຍໄປນັ່ງສະມາທິຢູ່ປ່າ ບວດຢູ່ປ່າພຸ້ນນະ ຜິດໃຜກະ ບໍ່ໄດ້ຜິດໃຜ ຂໍແຕ່ໃຈເຮົາສະຫງົບສຸກ ເຮົາກະມີຄວາມສຸກແລ້ວ ຮອດບວດຮອດຊີແລະເນາະບັດນີ້ ກໍຫັ້ນລະ ເພິ່ນວ່າສະຕິມາປັນຍາເກີດ ຂາດສະຕິຊີວິດມີແນວບໍ່ດີ
ເຈົ້າຄຶດຈັ່ງໃດ ຂ້ອຍເອົາໂຕນົກກັບໂຕແບ້ ມາເປັນໂຕລະຄອນ ເປັນຄ້າຍໆຕະຫຼົກຫັ້ນນະ ທຳອິດກໍເອົາໂຕແບ້ກ່ອນຕີ້ບໍ ເອົາໂຕແບ້ ເອົາໄປເອົາມາແລ້ວຄືວ່າມີຄົນເບິ່ງຫຼາຍ ເຂົາເຈົ້າມັກ ເປັນຫຍັງເຂົາເຈົ້ າຄືມັກ ບ່ອນຄລິບເຮົາ ບາງທີເຮົາສະແດງຈົນເມື່ອຍໆ ຫຼາຍໆຄົນນະ ເຮັດແທ້ເຮັດວ່າ ແຕ່ວ່າວິວບໍ່ຂຶ້ນປານໃດ ແຕ່ວ່າເອົາໂຕແບ້ມານີ້ເວົ້າໜ້ອຍດຽວ ຄົນເບິ່ງຫຼາຍໆ ຄົນແຊກັນຫຼາຍໆ ເອົາ ຄືຖືກໃຈໂຕແບ້ ບັດ ນີ້ກໍເລີຍໄປຊອກເບິ່ງ effect ໂຕນີ້ອີກ ເຫັນໂຕນົກອີກ ໂຕອື່ນກໍມີຢູ່ ແຕ່ວ່າບໍ່ ບໍ່ນຽນ ບໍ່ສົມຈິງປານໃດ ເອົາໂຕນົກມາໃສ່ ເອົາໂຕນົກມາລົງ ເຂົາເຈົ້າກໍເບິ່ງຫຼາຍຄືກັນອີກ ຄືສິແມ່ນຖືກໃຈຮິມສົບ ຫຼືອີ່ຫຍັງຈັ່ງໃດ ແລ້ວບັ ດນີ້ລະ ໂອ ເຂົາກໍມັກໂຕນົກລະມັກໂຕແບ້ ແລ້ວເອົາໂຕນົກກັບໂຕແບ້ມາໃສ່ກັນເບິ່ງ ບັດນີ້ກໍແຮ່ງເປັນເລື່ອງເປັນລາວເຂົ້າໄປອີກບັດນີ້ນະ ເອີ ຄົນກໍນິຍົມຊົມຊອບ ເຂົາເຈົ້າກໍສິຄາຍຄຽດເຂົ້າກັນເລີຍເນາະ ນັ້ນລະ ຄາຍຄຽດ
ເຈົ້າ ນ້ອງກໍໄດ້ຕິດຕາມອັນຄລິບທີ່ວ່າ ອັນໂຕເອື້ອຍພາກເນາະ ອັນໂຕໜຶ່ງກໍເປັນຄະຕິເຕືອນໃຈໃຫ້ນ້ອງນຳຫັ້ນແຫຼະ ແລ້ວກໍຄືສິເປັນຂອງຜູ້ອື່ນຫຼາຍໆຄົນນຳ ຄືກໍວ່າການໄປເອຟກະປະ ເອຟກະເປົາເນາະ ໄ ປຊື້ກະປໍກະເປົາຫັ້ນນະ ອືມ ບັນຫາຂ້ອຍຕອນນີ້ລະແມ່ນວ່າຖືກແມ່ຮ້າຍ ອ້າວ ຮ້າຍເຮັດຫຍັງລະ ຍ້ອນວ່າຂ້ອຍໄປເອຟກະເປົາມາຫຼາຍ ຈັກໜ່ວຍ ຮ້ອຍປາຍໜ່ວຍລະ ເອຟມາໃຫ້ຫຍັງຫຼາຍປານນັ້ນ ຊິເຮັດທຸລະກິ ດຄ້າຂາຍບໍ ກະວ່າຊິຂາຍເອົາກຳໄລຫັ້ນແຫຼະ ແຕ່ວ່າຫຼຸບທຶນທຸກໜ່ວຍ ແຖມໄປເລາະສົ່ງ ຂີ່ລົດຈັກຕາກແດດເຂົ້າຮ່ອມນັ້ນຮ່ອມນີ້ ຊົ່ວຊິຂາຍໝົດນະ ອ້ອມຮອບທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັກວ່າກີ່ຮອບ ຄັກບໍບາດນີ້ ຫຼາບບໍຈື່ບໍ ຍັງບໍ່ຫຼາບ ເຫັນເຂົາໄລສົດ ເອຟອີກເລື້ອຍ

ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ຮຽນຈົບດ້ານການພາກໜັງບໍ ຫຼືວ່າດ້ານການສະແດງຕະຫຼົກມາກ່ອນ ຫຼືຈັ່ງໃດ ນີ້ຍອມຮັບເລີຍວ່າບໍ່ໄດ້ຮຽນມາກ່ອນ ແຕ່ວ່າອາໄສແບບຄວາມຮັກຄວາມມັກ ອ່າ ແຕ່ກ່ອນແຕ່ກີ້ເຮັດວຽກເຊັງໆ ກະ ເລີຍວ່າຢາກລອງດັງເບິ່ງວ່າຊັ້ນເດ ກະດັງແທ້ເນາະ ເອົາກາຕູນມາພາກກໍດັງ ບັດນີ້ດັງ ແຕ່ວ່າຕອນນັ້ນກະໄດ້ເຊົາໄປແລ້ວ ກໍມາສະແດງເອງບາດນີ້ ແຕ່ວ່າກະໄດ້ຮ່ວມງານກັບຄ້າຍ TK ເນາະ ໄປອັນ Casting Casting ນັກ ສະແດງກັບເພິ່ນ ເພິ່ນກະ ອາ ໄດ້ໃຫ້ເປັນຕົວປະກອບເລື່ອງ ຄວາມຮັກລຸຍໄວຕອງ ກະໄດ້ໄປສາຍຢູ່ ອາ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ ໄອເຕັກ ລະກະຢູ່ໃສອີກທີເນາະ ຢູ່ສະຫວັນນະເຂດ ຢູ່ປາກເຊ ລະກະໄປສາຍຢູ່ຈີນນຳ ແຕ່ວ່າເຮົາກະໄດ້ເປັນໂຕປະກອບຊື່ໆ ເພາະວ່າ ອັນ ຫຸ່ນຮ້ອຍບໍ່ໄດ້ເທື່ອ
ໄດ້ຢູ່ ແຕ່ວ່າສົງໄສສົມກັບບົດບາດນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ສ້າງສຽງຫົວໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເນາະ ຄາແຣັກເຕີເຮົາມັນເໝາະ
ເຈົ້າ ເອີ ບັດນີ້ ອັນໃນການເຮັດອັນຄລິບ ຫຼືວ່າພາກຫຍັງຕ່າງໆເນາະ ອັນເອື້ອຍຄິດບໍ່ວ່າຄອນເທັນ ຫຼືວ່າປະເດັນໃດທີ່ວ່າຄົນລາວເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫຼາຍ ເປັນຕະຫຼົກບໍ່ ຫຼືວ່າເລື່ອງສັ້ນຫັ້ນນະ ຫຼືຈັ່ງໃດ ຕາມເອື້ອຍຄິດຫັ້ນນະເຈົ້າ ສຳລັບຄວາມຄິດຂອງພະສຸກເອງ ຄິດວ່າໜ້າຈະເປັນຕະຫຼົກຄາຍຄຽດນີ້ແຫຼະ ເວົ້າຕົງໆສະ ເພາະວ່າເລື່ອງອັນນ່າ ເລື່ອງຕີ ເລື່ອງອັນນັ້ນອັນນີ້ ຄົນລາວກະຊິມີຄວາມສາມາດຫຼາຍ ຢູ່ ແຕ່ວ່າ ອ່າ ເວົ້າເລື່ອງອີ່ຫຍັງ ກຳລັງຄົນກຳລັງຊັບອາດຈະບໍ່ສູ້ຕ່າງປະເທດບໍ່ ກະເລີຍວ່າບໍ່ທັນເຖິງເຂົາເທື່ອ ແຕ່ວ່າຄວາມສາມາດນີ້ກະຊິມີຢູ່ ຖ້າຝຶກໆເອົາເນາະ ໄດ້ຢູ່ ແລ້ວເອັບເຟັກອັນນ່າພະລັງສູ້ກັນບິ ນໄປບິນມາຄືຈີນນີ້ ກະຊິບໍ່ທັນເຖິງເຂົາເທື່ອ ແບບ ເຂົາມີອຸປະກອນເຄື່ອງມືຫຼາຍຢ່າງຫຼາຍອັນ ແລ້ວກໍມີການຝຶກບໍ່ຄືກັນຫັ້ນນະເນາະ ເອີ ແມ່ນ ແມ່ນໆ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ມັນຈະ ຄົນຈະໄດ້ຮັບຄວາມ ຄວາມນິຍົມເນາ ະ ຫຼືວ່າຈັ່ງແນວໃດກໍແລ້ວແຕ່ ຄັນເວົ້າພື້ນໆມາ ບາງ ບາງຄັ້ງກໍລະນີທີ່ວ່າເຮົາເຫັນໜ້າອັນນ່ານັກພາກຕະຫຼົກ ຫຼືວ່ານັກຕະຫຼົກຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ ເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ເວົ້າຊ້ຳນະ ເຮົາກໍຍັງຫົວແລ້ວຫັ້ນນະ ແມ່ນ ເອີ ເຫັນບໍ່ ເຂົາຢືນຊື່ໆຢູ່ກໍຢາກຫົວລະ ເອີ

ອັນນ່າສຳນຽງທີ່ເປັນສຳນຽງທ້ອງຖິ່ນ
ຄົນສ່ວນຫຼາຍເຂົາຈະຢາກຫົວແບບອັນຄົນຊື່ໆຕົງໆນະ ສົມມຸດວ່າເວົ້າຕະຫຼົກ ເວົ້າຫຍັງເຮັດຫຍັງຕະຫຼົກ ແຕ່ວ່າຢູ່ໜ້າຊື່ໆຫັ້ນນະ ເຂົາຈະຢາກຫົວນະ ແຕ່ວ່າຄົນທີ່ວ່າ ເອີ ເວົ້າໄປແລ້ວກໍຫົວໄປນະ ເຂົາຈະບໍ່ຢາ ກຫົວນຳ ຕົວນີ້ເຂົາຍັງງົງວ່າຈະຫົວອີ່ຫຍັງ ແຕ່ວ່າຄົນທີ່ວ່າເວົ້າຕະຫຼົກ ເຮັດຕະຫຼົກແລ້ວໜ້າຊື່ໆຢູ່ຫັ້ນນະ ເຂົາຈະຢາກຫົວຫຼາຍກວ່າ ແມ່ນໆ ເຈົ້າ ມັນມີເຊັ້ນວ່າ ຮູ້ຈັກວິທີເນາະວ່າສະແດງຈັ່ງໃດ ອັນເຖິງຊື່ໆ ແຕ່ ກໍເຮັດໃຫ້

ບັດນີ້ເນາະ ຫົວຂໍ້ແຕ່ລະເທື່ອທີ່ວ່າເອື້ອຍເຮັດອັນລົງຄລິບຫັ້ນເນາະ ເປັນຄົນຄິດ ເອື້ອຍເປັນຄົນຄິດຄົນເອງບໍ່ເຈົ້າ ຫຼືວ່າມີທີມງານຊ່ອຍຄິດໃຫ້ ຖ້າວ່າສະແດງຄົນດຽວນີ້ຈະເຮັດເອງໝົດ ແຕ່ວ່າຖ້າວ່າມີຫຼາຍ ໆຄົນ ກະຈະຖາມຄວາມຄິດເຂົາເຈົ້າວ່າ ເຮົາຊິເຮັດອີ່ຫຍັງ ຊິຕື່ມໃຫ້ຄົນເບິ່ງມັກ ຄົນເບິ່ງຢາກເບິ່ງຫຼາຍໆຈັ່ງຊີ້ ແຕ່ວ່າຖ້າໂຕໃດແມ່ນຄລິບຄົນດຽວ ກະຈະແມ່ນຄິດເອງ ແລ້ວກະ ປຶກສາອັນນ່າ ສົມມຸດມີຄົນມາ ຈ້າງຣີວິວ ກະປຶກສາເຂົາເຈົ້ານຳຕື່ມວ່າຢາກໄດ້ແບບໃດ ອືມ ເຮົາມາເບິ່ງໂຕຄາແຣັກເຕີນີ້ ນອກຈາກໂຕນົກກັບໂຕແບ້ແລ້ວ ເຮົາ ເຮົາໄດ້ຄິດອີກບໍ່ວ່າຊິເອົາອັນນ່າຄາແຣັກເຕີ ຫຼືວ່າໂຕລະຄອນໂຕໃດມາໃ ສ່ອີກ ໃນຕໍ່ໜ້ານີ້ນະ
ໂອ ໃນຕໍ່ໜ້າອະນາຄົດ ເບິ່ງໄປຕາມຍຸກຕາມສະໄໝ ແຕ່ວ່າຕອນນີ້ປັດຈຸບັນນີ້ AI ເລີ່ມພັດທະນາຂຶ້ນຫຼາຍແລ້ວເນາະ ກຳລັງສຶກສານຳເຂົາເຈົ້າຢູ່ຕອນນີ້ ເຂົາເຈົ້າເລີ່ມເຮັດອັນນ່າໜ້າຄົນແບບສົບເໜັງໃສ່ຫຼາຍ ໆແລ້ວເດເນາະ ດຽວນີ້ເນາະ ເຂົາເຮັດຮູບມາເຮັດສົບເໜັງ ບາງຄົນກໍໂຕເຄື່ອນໄຫວໄດ້ ຈັກໜ້ອຍອະນາຄົດນີ້ຊິແມ່ນ AI ຫຼາຍໆອັນ ຫຼາຍແນວແຫຼະ ເພາະວ່າຍຸກສະໄໝປ່ຽນໄປ ອີ່ຫຍັງກະ ໄປເລື້ອຍໆຫັ້ນນະເ ນາະ ເຮົາກໍເບິ່ງຕາມຍຸກຕາມສະໄໝ ທີ່ຈິງເຂົາກໍບໍ່ຢາກເບິ່ງ ເຮົາສະແດງຫຼາຍແລ້ວເຂົາກໍຊິເບື່ອຫັ້ນແຫຼະ ເອົາເອັບເຟັກມາຕື່ມແນວນີ້ ເຂົາກໍມັກຂຶ້ນມາ ເພາະວ່າພື້ນຖານເຂົາຈະມັກອັນ ອັນນີ້ພາກກາຕູນ ຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ວ່າບໍ່ໄດ້ພາກແລ້ວຫັ້ນນະ ເຂົາກໍຄຶດຮອດ
ອັນການພາກກາຕູນເນາະ ອັນຢາກຖາມວ່າ ໃນແຕ່ລະເທື່ອທີ່ວ່າເຮັດຄລິບໜຶ່ງລົງຫັ້ນ ພາກນີ້ແບບວ່າຜ່ານໂລດບໍ່ ຫຼືວ່າກໍມີຜິດໆຖືກໆ ແລ້ວເຮົາຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນບໍ່ຫັ້ນນະ ໃນການເຮັດຄລິບໜຶ່ງ ຈຶ່ງວ່າສາມາ ດເຮັດອອກມາໄດ້ແບບຈັ່ງໃດບໍ່ຜິດເລີຍຫັ້ນນະ ເຈົ້າ
ສຳລັບຄລິບຕຸແບກັບຄລິບຕຸນົກນີ້ ບາງອັນກໍມີບົດຂຽນໄວ້ເນາະ ຂຽນໄວ້ແລ້ວເຮົາກໍມາເອົາຕາມບົດຫັ້ນແຫຼະ ມາອ່ານຕາມບົດແຫຼະ ແຕ່ວ່າບໍ່ດົນ ຄລິບໂຕແບໂຕນົກງ່າຍສຸດເລີຍ ເພາະວ່າມັນມີເອັບເຟັກເດ້ ເຮົາມີແຕ່ຢິວສົບຢິວຕາໃສ່ແລ້ວມັນກໍໄປເລີຍ ອັນຖ້າວ່າເປັນຄລິບສະແດງນີ້ມັນກໍຈະເກັບດົນ ເຮົາໄດ້ແລ່ນນັ້ນແລ່ນນີ້ ໄປນັ້ນໄປນີ້ເນາະ ຄັນເອົາໂຕເຮົາໄປສະແດງ ແຕ່ອັນນີ້ແບບມັນກໍດີແລ້ວ ມີເອັບເຟັກມ າຊ່ວຍ ມັນຫຍໍ້ເວລາເຂົ້າສັ້ນໆ ແລ້ວມັນກໍແລ້ວໄວ ແລ້ວມັນກໍເປັນຕາຫົວອີກ ເຈົ້າ
ອືມ ເຈົ້າ ບັດນີ້ເນາະ ເວົ້າເລື່ອງກັນການລົງຄລິບເນາະ ອາທິດໜຶ່ງນີ້ ເອື້ອຍພາສຸກນີ້ລົງຄລິບຈັກເທື່ອ ເຈົ້າ ໂອ້ ອັນນີ້ກໍແລ້ວແຕ່ ອັນແລ້ວແຕ່ອາລົມວ່າຊັ້ນສະ ບາງມື້ອາລົມດີຄຶດອອກຫຼາຍແນວກໍ 3 4 5 ຄລິບ ບາງ ມື້ທີ່ຄຶດບໍ່ອອກຫຍັງກໍບໍ່ລົງ ບາງມື້ທີ່ຂີ້ຄ້ານແຮງບໍ່ມີອາລົມກໍເປັນອາທິດພຸ້ນກໍມີ ເຈົ້າ ອືມ ຂຶ້ນຕາມອາລົມເນາະ ທຳນອງ ທຳນອງເຂົາເຈົ້າວ່າ ຊາວບ້ານອັນນະ ພາສາ ພາສາທ້ອງຖິ່ນ ພາສາຫົວພັນເຮົານີ້ ເຂົາເ ຈົ້າວ່າເອົາ ເອົາແຕ່ ເອົາແຕ່ເສັ້ນຂຶ້ນບໍ່ ຫຼືວ່າຈັ່ງໃດກໍ ເຂົາເຈົ້າວ່າຈັ່ງໃດຫຶ ພາສາ ເອົາແຕ່ປ່ວງ ບ້ານເຮົາ ໂອ້ ເອົາແຕ່ ເອົາແຕ່ປ່ວງ ເອົາແຕ່ປ່ວງ ຄັນ ຄັນແມ່ນໝູ່ດຽວກັນນີ້ ເຂົາ ເຂົາຈະເວົ້າແບບວ່າເອົາແຕ່ ປ່ວງ ເອົາແຕ່ເສັ້ນຂຶ້ນ ແມ່ນແລ້ວ ເວົ້າຕະຫຼອດແຫຼະອັນນີ້ນະ ໄປຫຼິ້ນກັບໝູ່ກັບຄູ່ກໍເວົ້າຕະຫຼອດ ທີ່ເຮົາເຮັດຜ່ານມາມັນດົນປານໃດລະ ເຮົາອັດຄລິບມານີ້ ເລີ່ມອັດຄລິບມານີ້ ຄືວ່າດົນເຕີບແລ້ວ ໄດ້ແຕ່ ແຕ່ຕະກີ້ພ າກກາຕູນ ອ່າ 2-3 ປີ ຄົນຕິດຕາມ 3 ແສນປາຍ ແລ້ວກໍປ່ຽນມາສະແດງເອງ ມາຈົນຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ໜ້າຈະໄດ້ 4 ປີແລ້ວ ໂຕ ໂຕຄົນຕິດຕາມ 4 ແສນປາຍນີ້ ມີຍອດວິວສູງສຸດນີ້ຂະໜາດໃດນີ້ນະ ຄັນແມ່ນຄລິບນ້ຳໃສນີ້ຮອ ດ 10 ປາຍລ້ານວິວ ແຕ່ວ່າຄລິບຕົວເອງນີ້ບໍ່ໄດ້ກວດຄືນ ເຄີຍຮອດ 4-5 ລ້ານວິວ ແລ້ວກໍບໍ່ໄດ້ໄປກວດເບິ່ງອີກຫັ້ນ
ມາເບິ່ງຄລິບໂຕໃດທີ່ເຮົາປະທັບໃຈທີ່ສຸດ ນັບແຕ່ເຮັດຄລິບມານີ້ນະ
ອັນນະ ຄືຖາມຕົວເອງວ່າປະທັບໃຈຄລິບຕົວເອງບໍ່ຊິວ່າ ແມ່ນບໍ່ ເຈົ້າ ເອີ ແມ່ນ ຄລິບໃດທີ່ປະທັບໃຈທີ່ສຸດ ອັນສຳລັບພາສຸກນີ້ແມ່ນວ່າ ຄັນສະແດງອອກໄປແລ້ວ ເຮັດໄປແລ້ວ ລະແມ່ນວ່າ ອັນ ຕົວເອງກໍເຫີ່ແຕ່ຕອ ນທຳອິດ ໄດ້ເບິ່ງ ເບິ່ງຄືນ ເຫັນເຂົາເຈົ້າເບິ່ງຫຼາຍເຮົາກໍເບິ່ງນຳເຂົາ ແຕ່ວ່າດົນໄປໃຫ້ກັບມາເບິ່ງຕົວເອງຄືນກໍເບື່ອຕົວເອງ ເບື່ອໜັງໜ້າຕົວເອງ
ເປັນຫຍັງຄືວ່າຈັ່ງຊັ້ນ
ປະທັບໃຈ ປະທັບໃຈບໍ່ ກໍຊິມີຢູ່ຕິ ມີຜົນງານສະແດງ ອັນມິວສິກເດ້ ຕົວເອງສະແດງເປັນນາງເອກເດ້ ອັນເພງບ່າວນ້ອຍຮັກສາວໃຫຍ່ ຢູ່ຊ່ອງທີເຄ

ບັດນີ້ເນາະເຈົ້າ ຢາກຖາມກ່ຽວກັບເລື່ອງການເຮັດຄລິບນີ້ແຫຼະ ເປັນຈັ່ງໃດ ມີຄວາມຍາກງ່າຍແນວໃດ ສຳລັບເອື້ອຍຜາສຸກ ເຈົ້າ
ສຳລັບ ສຳລັບຂ້ອຍແມ່ນອັນນ່າ ອັນບໍ່ ບໍ່ຍາກບໍ່ງ່າຍ ແບບລັກສະນະວ່າ ບາງຄລິບນະ ເຮົາບໍ່ໄດ້ອອກເຫື່ອອອກແຮງ ບໍ່ໄດ້ຄິດອີ່ຫຍັງຫຼາຍນະ ເຮົາຄິດຫຍັງອອກເຮົາກໍເວົ້າໄປ ບໍ່ຮອດກີ່ນາທີໜຶ່ງກໍດັງແທ້ດັງວ່າ ຈັ່ ງຊີ້ ແຕ່ວ່າບາງຄລິບເຮົາກໍ ແລ່ນແຕ່ຫົວໄຮ່ຫົວນາ ໄປຈຳອ້ອມພູຢູ່ ກໍຍັງວິວບໍ່ຂຶ້ນກໍມີ ແບບລັກສະນະວ່າ ອັນບາງຄັ້ງເຮົາກໍລົງທຶນລົງແຮງ ແຕ່ວ່າກໍວິວບໍ່ຂຶ້ນກໍມີ ແຕ່ບາງອັນນະ ເຂົາເບິ່ງເຂົາຖືກໃຈນະ ບໍ່ຈຳເປັ ນວ່າຈະຕ້ອງອອກເຫື່ອອອກແຮງຫຍັງ ເຂົາກໍບໍ່ຮູ້ດອກເນາະຕົວນັ້ນນະ ເຂົາເບິ່ງແລ້ວເຂົາມີຄວາມສຸກ ເຂົາກໍອັນ ມັນວິວຕົວນັ້ນຂຶ້ນນະ
ເຈົ້າ ເຮົາຮູ້ບໍ່ວ່າມັນເປັນຍ້ອນສາເຫດຫຍັງ ຄືວ່າບາງຄລິບນີ້ຄືເຮັດເອົາແທ້ເອົາວ່າ ມັນວິວບໍ່ຂຶ້ນ ບາງຄລິບຄືວ່າເຮັດໜ້ອຍໆ ບໍ່ໄດ້ຊີຣຽດຫຍັງ ບໍ່ໄດ້ຈິງຈັງຫຍັງ ວິວເພິ່ນຫຼາຍ
ເພາະວ່າອັນນ່າ ວິວທີ່ຂຶ້ນຫຼາຍ ມັນໄປຕຳເຂົາເຈົ້າເນາະ ອັນເວົ້າຖືກຊີວິດຈິງເຂົາເຈົ້າ ໄປຖືກເຂົາເຈົ້າ ແລ້ວເຂົາກໍເລີຍວ່າຖືກໃຈ ເຂົາກໍເລີຍວ່າ ເອີ ຄືວ່າເວົ້າໃຫ້ໂຕເອງ ແມ່ນໂຕເອງນີ້ແຫຼະແທ້ໆນີ້ແຫຼ ະ ເປັນແນວນີ້ ແຕ່ວ່າຄລິບທີ່ວ່າເຮົາລົງທຶນລົງແຮງ ມັນບໍ່ກ່ຽວກັບເຂົາ ເບິ່ງໄປເຂົາກໍເມື່ອຍ ເຂົາກໍເບື່ອຊື່ໆ ເບິ່ງເຮັດຫຍັງ ເສຍເນັດຊື່ໆຫັ້ນນະ ບາງທີກໍມັນບໍ່ໄດ້ກ່ຽວ ບໍ່ໄດ້ຂ້ອງ ລັກສະນະວ່າເຮົາ ສົມມຸດຊື່ໆ ເນາະ ເຮົາໄປເລາະນັ້ນເລາະນີ້ ກິນນັ້ນກິນນີ້ ບາງທີກໍເຮົາມ່ວນຢູ່ ແຕ່ເຂົາບໍ່ມ່ວນ ເຂົາເບິ່ງເຂົາບໍ່ມ່ວນກໍມີ
ຄືເວົ້າງ່າຍໆກໍຄືວ່າ ຈຸດທີ່ວ່າມັນ ຄົນມາເບິ່ງຫຼາຍ ກໍຄືເຮົາໄປເວົ້າ ເວົ້າດົນໃຈ ເວົ້າແທງໃຈດຳບໍ ຄືຈັ່ງໃດ
ກໍໝາຍເຖິງວ່າແທງໃຈດຳແທ້ໆກໍຖືກ ລັກສະນະວ່າໄປຕຳຖືກ ຖືກເຂົານະ ສົມມຸດວ່າ ເອີ ແບ້ ຕາແບ້ນົກຊວນກັນໄປກິນເບຍເນາະ ເພາະວ່າປັດຈຸບັນນີ້ ຄົນເຮົາຖ້າຊີຣຽດ ເມື່ອຍຈາກວຽກຈາກງານ ເຂົາກໍຊວ ນກັນໄປຊຸມແຊວ ໄປກິນເຮຮາເນາະ ຢູ່ຄົນດຽວຫຼາຍກໍເຫງົາ ກໍເມື່ອຍ ກໍເຊັງ ອັນ ມັນຈະມີທຸກມື້ຢູ່ແລ້ວ ຄົນເຮົາຊວນກັນໄປຫຼິ້ນທຸກໆແລງເນາະ ຕານົກຕາແບ້ມາເວົ້າແລ້ວກໍ ມັນກໍຈະຕຳເຂົາເຈົ້າ ມື້ໃດກໍມື້ຊວ ນກັນໄປຫັ້ນນະ ເບິ່ງເງິນໃນຖົງແດ່ ຈັ່ງຊີ້ຫັ້ນນະ ເອົາເງິນໄປເຮັດອັນອື່ນໄດ້ບໍ່ ຈັ່ງຊີ້ຫັ້ນນະ ມັນຈະໄປຕຳເຂົາເຈົ້າເດ້
ເຈົ້າ ກໍມີອີກຕົວໜຶ່ງ ກໍພໍດີເອື້ອຍວ່າ ວ່າເລື່ອງການໄປກິນເຫຼົ້າກິນເບຍ ຊວນຕົວນີ້ ຢາກໃຫ້ເອື້ອຍສາທິດຕົວນີ້ ໃນເອື້ອຍພາກຫັ້ນສູ່ຟັງ ເອື້ອຍພໍຈື່ບໍ່ເນາະ ອັນ ຢືມເງິນໄປ

ລັກສະນະວ່າເຮົາເຊີງເຮັດວຽກ ແລ້ວເຊີງສິລອງດັງເບິ່ງ ແຕ່ກີ້ແຕ່ກ່ອນເຂົາເຈົ້າຢ້ານດັງເດເນາະ ຄິດວ່າດັງແລ້ວມັນບໍ່ດີຫັ້ນນະ ອື ດັງແລ້ວດັງແນວບໍ່ດີຫັ້ນນະ ເຮົາກໍເລີຍວ່າ ໂອ້ຍ ເຮົາກໍບໍ່ຕ້ອງໄປ ເຂົາດ່ າ ເຂົາດ່າ ເຮົາກໍບໍ່ຕ້ອງໄປຟັງເຂົາ ສິແລ້ວກໍແລ້ວ ກໍເລີ່ມ ເລີ່ມ ເລີ່ມເຮັດມາ ແລ້ວກໍອັນເລີ່ມມີແຟນຄລັບ ແຕ່ກີ້ພາກກາຕູນນະ ເຂົາບໍ່ຈື່ໜ້າ ແຕ່ວ່າຍິນສຽງກໍຈະຈື່ໄດ້ ເວົ້າຫຍັງຂຶ້ນມາເຂົາ ເອີ ເອື້ອຍພາສຸກບໍ ໃສ່ ຜ້າອັດປາກ ໃສ່ໝວກກັນນັອກໄປຊອກເລາະຊື້ເຄື່ອງ ຍິນສຽງເຂົາກໍຈື່ ຫຶ ເອື້ອຍພາສຸກບໍ ຈັ່ງຊີ້ຫັ້ນນະ ແລະອັນຂໍ້ດີກໍມີຫຼາຍເນາະ ຂໍ້ດີກໍຫຼາຍ ເພາະວ່າເຮົາມີຄົນຮູ້ຈັກຫຼາຍ ໄປທາງໃດກໍຄືວ່າມີໝູ່ ສຸດທ້າຍນີ້ເນາ ະ ເອື້ອຍອັນພາສຸກມີຫຍັງຢາກຈະຝາກເຖິງຊາວໜຸ່ມລາວທີ່ວ່າສົນໃຈຢາກສ້າງສັນຄລິບໃຫ້ເກັ່ງຄືກັບເອື້ອຍ ມີແນວໃດກະເຊີນໄດ້ເລີຍເດີເຈົ້າເດີ ເຈົ້າ ສຳລັບໄວໜຸ່ມລາວນີ້ ປັດຈຸບັນນີ້ເຂົາເຈົ້າກໍເກັ່ງຫຼາ ຍແລ້ວໃດ໋ ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ໃຫຍ່ລຸນຫັ້ນນະ ສິເວົ້າແບບພາສາພື້ນບ້ານເຮົານີ້ ຄືແບບໄອດໍປັດຈຸບັນນີ້ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ປົ່ງຄືດອກເຫັດພຸ້ນແຫຼະ ເພາະວ່າທຸກຄົນນີ້ເຂົາບໍ່ອາຍແລ້ວ ໂລກປັດຈຸບັນບໍ່ຄື ຕອນສະໄໝເຮົາຍັງນ້ອຍເນາະ ຕອນນັ້ນຫັ້ນຜູ້ໃດກໍຢ້ານ ຜູ້ໃດກໍບໍ່ຢາກດັງ ຢ້ານວ່າຢ້ານຜິດ ຜູ້ນັ້ນຜູ້ນີ້ ແຕ່ວ່າປັດຈຸບັນນີ້ເຂົາເຈົ້າສ້າງຕົວຕົນເກັ່ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຖ້າເຂົາຫຼິ້ນ TikTok ເປັນຫັ້ນນະ ຕົວນີ້ເຂົາເຈົ້າ ກໍສິດັງເຕີບ ດັງຢູ່ທາງນັ້ນ ແລ້ວເຂົາກໍສິເກັ່ງ ເກັ່ງ ເຊິ່ງວ່າຄົນດັງໄອດໍກໍຫຼາຍດຽວນີ້ນະ ນາງງາມຊາຍງາມກໍຫຼາຍດຽວນີ້ນະ ເຊິ່ງວ່າເຂົາປັ້ນຕົວເອງເກັ່ງຫຼາຍ ເດັກນ້ອຍສະໄໝນີ້ ກໍຖືວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ດີເນ າະ ແຕ່ວ່າຖ້າວ່າເຮັດໃຫ້ຄົນຮູ້ຈັກຮັກແພງຫຼາຍກໍຖືວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ດີ ມີໂອກາດທາງໜ້າທີ່ການງານເນາະ ຄືແບບວ່າໄປທາງໃດເຂົາກໍໂຍນວຽກໂຍນງານ ໂຍນເງິນໂຍນຄຳໃຫ້ວ່າຊັ້ນສະ ເຮົາກໍມີໂອກາ ດ ມີລາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າວ່າຊັ້ນສະເນາະ ປະມານນັ້ນແຫຼະ ສ້າງຕົວຕົນເອງໄດ້

ຢາກສຳພາດດົນເອີກບໍ່ມີເວລາ ເອີ ເວົ້າເລື່ອງກະເປົາ
ມີເວລາຢູ່ ໂດນ ໂດນໃຈເດ ເວົ້າເລື່ອງກະເປົາໂດນໃຈ ເປັນຈັ່ງໃດສຸພັດຕາ ຫຼັງຈາກຟັງ ອ່າ ເລື່ອງຕະຫຼົກແກມສາລະຂອງພາສຸກແລ້ວ ໂອ ເຈົ້າ ຫຼັງຈາກທີ່ວ່າໄດ້ຟັງ ແລ້ວເພິ່ນກໍພາກສົດໆໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຟັ ງເນາະ ກໍໄດ້ຂໍ້ຄິດຫຼາຍຢ່າງ ເປັນສະຕິເຕືອນໃຈຫຼາຍໆຄົນນັ້ນແຫຼະ ແລ້ວກໍເຕືອນ ຄືວ່າແຫຼະເນາະ ເຕືອນຫຼາຍໆຄົນວ່າສິເຮັດຫຍັງກໍຕ້ອງຄິດກ່ອນຫັ້ນນະ ສະທ້ອນ ເຈົ້າ ໜ້າສົນໃຈເນາະ ເຈົ້າ ຢ່າພາດ ທ່ານສ າມາດຕິດຕາມມາຟັງລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່ Apple Google Podcast ແລະກໍ Spotify ໄດ້ເນາະ ແລະທ່ານຍັງສາມາດຮັບຊົມວິດີໂອໄດ້ທາງ Facebook ແລະ YouTube ນຳອີກ ສຳລັບມື້ນີ້ພວກເຮົາ 2 ຄົນລາ